ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນເຂດຊານເມືອງທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດເວີຈິເນຍແຫ່ງນີ້ ເຄື່ອງທີ່ຊື້ມາຈາກຮ້ານຄ້າ ກຳລັງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຄອບຄົວທ່ານ ບາວ ໂດຍໃຊ້ໂດຣນ ທ່ານ ແຊດ ບາວ ລູກຄ້າຂອງຮ້ານ Walmart ເວົ້າວ່າ ມັນສະດວກທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຮົາທີ່ມີລູກຝາແຝດ ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເພີ່ມຫຼາຍເພື່ອໄປຂົນມັນແລ້ວກໍເອົາມັນເຂົ້າໃສ່ລົດມາ ທ່ານ ບາວ ສັ່ງສິນຄ້າຂອງຕົ ນໃນທາງອອນລາຍຈາກຮ້ານ Walmart ຊຶ່ງເປັນຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຮ້ານໜຶ່ງຂອງອາເມລິກາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຖ້ຽວ ໂດຍການໃຊ້ໂດຣນໄປໃຫ້ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານ Philip Wallace ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຮ້ານ Walmart ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລັດຖະບານກາງ ທ່ານໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ໂດຣນ ພວກມັນເຮັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂສອງສາມຢ່າງແຕກຕ່າງກັນທີ່ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ ແທ້ໆ ໜຶ່ງແມ່ນໃນເລື່ອງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງມັນ ພວກມັນໄວແທ້ໆ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກມັນກໍຍັງມີຄວາມໝັ້ນຄົງຍືນຍົງຫຼາຍ ບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ການບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ່າ Drone Up ເພື່ອຂົນສິ່ງຂອງຂອງຕົນທີ່ຖື ກສັ່ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍໄປສົ່ງ ການບໍລິການຈັດສົ່ງໂດຍໂດຣນມີຄວາມເໝາະສົມເປັນການສະເພາະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ ໂດຣນຢຸ ດຈຶ້ງຢູ່ສູງກວ່າໜ້າດິນປະມານ 25 ແມັດ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບສຽງນອງນັນລົງໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ບໍລິສັດ Drone Up ເວົ້າວ່າ ແມ່ນກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ວາງອອກໂດຍອົງ ການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼື FAA ທ່ານ ແອນໂທນີ ວີທອນ ເປັນຫົວໜ້າບໍລິສັດຂອງບໍລິສັດ Drone Up ທ່ານລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ FAA ໄດ້ເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂ ລຈີຂອງໂດຣນກ້າວໜ້າໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ນຳທັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າໄປ ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ VOA ນັ້ນ ອົງການ FAA ກ່າວວ່າ ໃນເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້ ອົງການດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ເອົາຂໍ້ມູນໃນການລະບຸຄວາມເປັນຕົວຕົນແບບທາງໄກ ອອກຂ່າວໃຫ້ຄົນຊາບ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນທີ່ກ້າວໄປເຮັດໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນຂອງພາຫະນະທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄົນຂັບໄດ້ ທ່ານນ າງ ມີຣຽມ ແມັກແນບ ເປັນບັນນາທິການຂອງອົງການຂ່າວ Drone Life ຊຶ່ງເປັນເວັບໄຊຂ່າວກ່ຽວກັບໂດຣນທີ່ໃຊ້ໃນການຄ້າ ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ ການເອົາໂດຣນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້ານຳ ແມ່ນເປັນ ເລື່ອງທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ຢູ່ໃນ FAA ພວກເຮົາສົນທະນາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ວ່າ ທ່ານຈະເອົາໂດຣນເຊື່ອມເຂົ້າໄປໃນລະບົບການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນທາງອາກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນີ້ໄດ້ຄືແນວໃດ ຊຶ່ງເປັນຂ່າວ ດີສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ທ່ານ ແຊດ ບາວ ລູກຄ້າຂອງຮ້ານ Walmart ເວົ້າອີກວ່າ Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການບິນພາຫະນະທຸກຢ່າງທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄົນຂັບໃນອະນາຄົດ ຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນແທ້ໆ ເມື່ອມີບໍລິສັດເ ຂົ້າມາຂາຍທາງອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານກໍຈະສາມາດສັ່ງເອົາສິນຄ້າມາສົ່ງຢູ່ໜ້າເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ບົວສະຫວັນ VOA